ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບຫົວໃຈຂອງຄົນເຮົາ ຄື Heart Foundation ເຜີຍແຜ່ຄວາມແນະນຳໃໝ່ອອກມາແລ້ວ ກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກສິ່ງທີ່ມາຈາກນ້ຳນົມ ຊີ້ນ ແລະ ໄຂ່ ຄວາມແ ນະນຳທີ່ຖືກປັບປຸງຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ທັນການນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງໃໝ່ ຄວາມແນະນຳຂອງກ່ອນນີ້ກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງອາຫານທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຫົວໃຈຂອງມະນຸດ Heart Foundation ລື້ມເບິ່ງຂໍ້ສະ ເໜີຕ່າງໆຂອງຕົນກ່ຽວກັບຈຳນວນສິ່ງທີ່ເຮັດມາຈາກນ້ຳນົມ ຊີ້ນ ແລະ ໄຂ່ ທີ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຄວນບໍລິໂພກ ສະຖາບັນ Sax Institute ຖືກສັ່ງໃຫ້ກວດເບິ່ງຫຼັກຖານໃນດ້ານວິທະຍາສາດ ກ່ຽວເຖິງຊີ້ນແດງ ທີ່ຍັງບໍ່ຖືກຄົວເທື່ອ ຊີ້ນໄກ່ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຫົວໃຈຂອງຄົນເຮົາ ເມື່ອທີ່ນະໂຍບາຍຂອງ Heart Foundation ແລະ ພະນັກງານໃນດ້ານການກິນອາຫານການກິນ ກໍລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງຫຼັກຖານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມາຈາກນ້ຳນົມ ແລະ ໄຂ່ດ້ວຍ ແລະ ຄະນະຜູ້ແນະນຳໃນດ້ານຫົວໃຈ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານອາຫານ ກໍສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບຫຼັກຖານນັ້ນ ແລ້ວແນະນຳຂໍ້ສະຫຼຸບໃນບັ້ນທ້າຍຕໍ່ Heart Foundation ທ່ານ Bill Stavreski ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງ Heart Health

ຫຼັກຖານບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການບໍລິໂພກນ້ຳນົມທີ່ມີຄຣີມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ສຳລັບຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແມ່ນບໍ່ສ້າງຄວາມສ່ຽງຫຍັງໃສ່ ໂດຍເຫດນີ້ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສຳລັບພະຍາດ ຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມອ້ວນຄວາມພີ

is experienced by around 1 million Australian adults, and we know that heart disease, which obviously the National Heart Foundation has a main focus on, that affects around 1 in 20 Australian adults, and is a leading cause of death. It's not the case that Australians are having the odd treaty food here or there, that's a third of our intake. And we know that

ມີຜົນໄດ້ຜົນດີໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານຮ່າງກາຍດ້ວຍ ວ່າຊັ້ນ
ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ